ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ
ໜຶ່ງໃນບັນຫາສຳຄັນຂອງການເອົາຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄປຍັງເຂດຫ່າງໄກຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ແມ່ນການຮັກສາວັກຊີນໃຫ້ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ອງ ແຕ່ດຽວນີ້ ໜ່ວຍສຸຂະພາບເຄື່ອນທີ່ໃໝ່ທີ່ໃຊ້ພ ະລັງງານແສງຕາເວັນ ກຳລັງຊ່ວຍສົ່ງຢາວັກຊີນ 19 ໃຫ້ແກ່ເມືອງນ້ອຍໆ ແລະ ຕາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆໃນເຄນຢາ ລາຍງານໂດຍຂ່າວ SBS ການເອົາຢາວັກຊີນໄປສົ່ງເຂດຫ່າງໄກຂອງປະເທດໃນອຸນຫະພູມທີ່ຖືກຕ້ ອງ ເປັນພຽງໜຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຂອງໂຄງການສັກຢາວັກຊີນຂອງເຄນຢາ ທີ່ຈອດຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຄາສາຣານີຂອງນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີຂອງເຄນຢາ ແມ່ນກຸ່ມພະນັກງານສຸຂະພາບທີ່ມີພາລະກິດໃນການ ຊຸກຍູ້ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອີງຕາມອົງການອະນາໄມໂລກ ແນວໂນ້ມໂດຍລວມຂອງໄວຣັສໃນທະວີບອາຟຣິກາແມ່ນຫຼຸດລົງ ແຕ່ມັນຍັງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນເຄນຢາ ມີກໍລະນີທີ່ໄດ້ທຳ ການຢືນຢັນ 3 ໃນເຄນຢາ ມີກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ 334,551 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 5,656 ຄົນ ໃນ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງປີນີ້ ແຕ່ດຽວນີ້ AMREF ຫຼື ອົງການແພດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຂອງອາຟຣິກາ ກຳລັງທຳການຕໍ່ສູ້ຕາມທ້ອງຖະ ໜົນ ດ້ວຍຄລິ ດ້ວຍຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ ໂດຍຫວັງວ່າຈະເພີ່ມຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ແຕ່ດຽວນີ້ AMREF ຫຼື ອົງການແພດ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຂອງອາຟຣິກາ ກຳລັງທຳການຕໍ່ສູ້ຕາມທ້ອງຖະໜົນດ້ວຍຄລີນິກເຄື່ອນ ທີ່ ໂດຍຫວັງວ່າຈະເພີ່ມຈຳນວນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຄລີນິກເຄື່ອນທີ່ນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນ ລວມເຖິງປະຊາກອນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາ ມຈຳເປັນໃນການເກັບຮັກສາວັກຊີນໃນອຸນຫະພູມທີ່ໜາວເຢັນ ເຊັ່ນ AstraZeneca ແລະ Moderna ດຣ ແຄທຣີນ ຄານາຣີ ຈາກ AMREF ກ່າວວ່າ ຍ້ອນມີລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ເຊິ່ງຊ່ວຍເອົາຊະນະອຸປະສັກນັ້ນ So in general this is a mobile vaccine unit, vaccination unit, which then means ສະນັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ນີ້ແມ່ນໜ່ວຍສັກຢາວັກຊີນເຄື່ອນທີ່ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາສາມາດໄປຫາປະຊາຊົນໄດ້ ຖ້າປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດໄປຮັບຢາວັກຊີນຢູ່ໃນສູນສຸຂະພາບໄດ້ ພວກເຮົາກໍຈະມາຫ າປະຊາຊົນ ພວກເຮົາຕ້ອງການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນຂອງພວກເຮົາໃນການສັກຢາ ຖ້າເຮົາມາເບິ່ງໃນສິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳຈາກ WHO ໃນຄວາມສຳເລັດ 70 ເປີເຊັນ ສຳລັບການສັກຢາ ດັ່ງນັ້ນໜ່ ວຍງານນີ້ຈຶ່ງແນະນຳໃຊ້ວິທີການໃໝ່ ມັນສາມາດເຂົ້າໄປໃນຊຸມຊົນທີ່ການເຂົ້າເຖິງເປັນປັນຫາ ທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນໄນໂຣບີເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ ທີ່ພວກເຮົາມີປັນຫາໃນການເຂົ້າເຖິງ ເພາະ ມັນໃຊ້ແສງຕາເວັນເພື່ອຮັກສາການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມເຢັນໄດ້ ມັນເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການສ້າງຄວາມແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາມີຢາວັກຊີນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ນັກທຸລະກິດຍິງ ເຊຣາ ເດລຟິ ນ ໄວຣີມູ ກ່າວວ່ານາງຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ເພາະນາງຮູ້ຈັກຫຼາຍຄົນທີ່ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ແຕ່ນາງໄວຣີມູກ່າວວ່າ ຈົນເຖິງເວລານີ້ ລາວຍັງບໍ່ມີເວລາທີ່ຈະໄປໂຮງໝໍເທື່ອ This is my vaccine yangu ya kwanza sijai dungwa This is my first ນີ້ແມ່ນວັກຊີນທຳອິດທີ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບມາກ່ອນ ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າບາງຢ່າງ ແລະ ຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ແມ່ນແຕ່ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍ ແລະ ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນ ວ່າຂ້ອຍກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງເພື່ອນຊາວເຄນຢາ ແລະ ເພື່ອນບ້ານ ຖ້າຫາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍ ເພາະໃນຖານະທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດຍິງ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍມີເວລາພໍ ຂ້ອຍໄດ້ຍິນ ມາວ່າຜູ້ຄົນກຳລັງໄດ້ຮັບການສັກຢາທີ່ໂຮງໝໍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ່ອນທີ່ຂ້ອຍຢູ່ ຂ້ອຍເຄີຍສົງໄສວ່າຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດກ່ຽວກັບໂຮງໝໍ ແຕ່ຕອນນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າມາໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກ ຂ້ອຍໄດ້ ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເຮັດຕາມບາດກ້າວນີ້ ນີ້ແມ່ນຄລີນິກໂຄວິດ-19 ເຄື່ອນທີ່ແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດເຄນຢາ ແຕ່ມີແຜນການທີ່ຈະມີອີກ 10 ແຫ່ງ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ ຄວາມສຳເລັດຂອງໂຄງການນີ້ສາມ າດຊ່ວຍປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງການດູແລສຸຂະພາບທົ່ວໄປໃນປະເທດ ແລະ ອາດຈະເປັນໃນພູມິພາກທັງໝົດ ທ່ານ ວິນລຽມ ມູເທຍ ຊາວເມືອງອີກຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ບັດນີ້ທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກຊີນເປັນເທື່ອທຳອິດແ ລ້ວ ແລະ ທ່ານຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນອື່ນເຮັດແບບດຽວກັນ Today is my first time receiving the vaccine ມື້ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຮັບການສັກຢາ ຕອນມັນມາຮອດເທື່ອທຳອິດ ທຸກຄົນມີບາງສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຈະເວົ້າ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ທ່ານຈ ະມີປັນຫາທາງສຸຂະພາບ ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຢາເຂັມທຳອິດຂອງຂ້ອຍໃນມື້ນີ້ ແລະ ຂ້ອຍມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ຂ້ອຍຢາກຈະຊຸກຍູ້ເພື່ອນຊາວເຄນຢາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ ຢາວັກຊີນນີ້ ຕອນນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກກຳລັງລາຍງານວ່າມີການເພີ່ມການຮັບຢາວັກຊີນ ດ້ວຍວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເອົາຢາວັກຊີນໄປຫາຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄກໄປໂຮງໝໍໄດ້ ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຂ່ າວ SBS News ຜະລິດໂດຍ ສັກ ພູມີຣັດ ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ເຟສບຸກ